جبلي حضرت حسان کي چيو ته جيڪڏهن عمر فاروق مون کي معاف ڪري جو مان بغاوت ڪئي اهو ذمو مان تي جي عمر فاروق جيڪڏهن مون کي ڌيء ڏي اهو به ذمو آهي وٺي وڃي سائين جي ڀلا عمر فاروق پنهنجي خلافت کان بعد مون کي خليفو بڻائي چي اها منهنجي وس ۾ ناهي جبله اهو شخص جبله بن ايهم جيڪو مسلمان ٿيو غساني خانه ڪعبي جي طواف ڪندي هڪڙي غريب تي غريب جي لت هن جي جبي تي اچي وئي

پوء هن ڇا ڪيو جو پنهنجو سڄو ساز سامان کڻي ڀڳو ڏئي ان کان بعد پوء جبلي کي هميشه پشيماني ۽ پريشاني هوندي ته اسلام کي ڇڏي آيس پوء حضرت حسان ويو اتي اهي ڳالهيون ته هاڻي ان ڪافر جي نالي ۾ حضرت عمر فاروق جي نياڻي ڏيڻ لاء حسان جهڙو ماڻهو واعدو ڪري ٿو باقي خلافت جي مسئلي ۾ چيو اها ڳالهه منهنجي طاقت کان ٻاهر واتقوا الله ولا تخزون خدا جو خوف ڪريو مون کي خوار نه ڪريو قالوا اسان توکي روڪيو نه هو سڄي جهان وارن جي حمايت کان چي هي اجهو منهنجي نياڻيون ان ڪنتم فاعلين جيڪڏهن توهان کي ڪو ڪم ڪرڻو آهي لعمرڪ مون کي تنهنجي جان جو قسم آهي انهم لفي سڪرتهم يعمهون الله تعالي ٿو فرمائي اي نبي مان کي تنهنجي جان جو قسم آهي عمر جي معنيٰ جان هوندي آهي مون کي تنهنجي جان جو قسم آهي الله تعالي خطاب ٿو ڪري حضور انور صلي الله لوط عليه السلام جي قوم انتهائي غفلت ۽ مستيء جي نشي ۾ انڌا ٿي چڪا وڏي لاپرواهي لوط عليه السلام جي نصيحت جو ڪو خيال نه ڪيو اتي الله تعاليٰ ان مڪي جي مشرڪن کي تشبيهه تي، تعريض تي، ٿو ٻڌائي ته هي به ائين نشي ۾ مست آهن، تنهنجي ڳالهه نٿا سمجهن، جيئن اهي مستوجب عذاب جا ٿيا، تيئن هي به تنهنجا مستوجب عذاب جا ٿيندا، جو توسان هر ڳالهه تي جهڳڙو ڪندا ٿا رهن. مطلب اهو آهي، تڏهن حضور سائين کي خطاب ٿيو. مطلب هي ٿيو وڃي ته اي محمد ڪريم! تنهنجي جيڪا جان عزيز آهي،

پر خالق جڏهن انجير جو، زيتون جو ۽ قلم جو قسم کڻي سگهي ٿو، اهو سندس قدرت جو ڪرشمو آ. حضور انور صلي الله عليه وسلم جو روح اقدس اهو به سندس قدرت جو ڪرشمو آ، تنهن ڪري الله تعاليٰ ڄڻ پنهنجي قدرت جو قسم کنيو ۽ انهي شيء جي عزت ظاهر ڪئي. اها لازم ڪونهي ته خالق جي عزت کان مٿي ئي اها عزت هجي. اها ته ڳالهه ئي ڪانهي ته پوء انجير جي ڀلا؟ والتين والزيتون طور سينا جبل و طور سينين اتي به ته اها ئي ڳالهه آهي مطلب ان جو هي آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ انهن شين جي عزت ٻڌائي مالڪ آ ڀلا ڪهڙي شيء به وڌيڪ عظمت واري اٿس جنهن جو قسم کڻي هر شيء کان پاڻ عزت وارو آهي جنهن شيء جو قسم کڻندو اسان هن کي عزت وارو سمجهنداسين ۽ الله تعاليٰ جي قدرت جو شاهڪار جيڪا به شيء آهي اها عزت واري آهي. الله جي قدرت وڏي شيء آهي. ضرور خدا جي صفت تخليق جو ان تي تاثير آهي. اها معنيٰ آهي هڪڙي معنيٰ ٻي معنيٰ هن جي هي آهي جيڪا حضرت شاهه صاحب جن ڪئي شاهه ولي الله محدث دهلوي ته ان جو مطلب هي هوندو آهي ته رب تبارڪ وتعاليٰ ان کي شاهد بڻائيندو آهي پنهنجي پنهنجي ان قدرت جو شاهد بڻائيندو آهي وتين وزيتون وطور سينين انجير جو قسم زيتون جو قسم طور سينا جو قسم معني انجير شاهد زيتون شاهد طور سينا شاهد وحاظ البلد الامين هي مڪو مڪرم شاهد

مرض جي حالت ۾ به صحت جي حالت ۾ به ۽ روح کي ته غذا کپي. وهذا البلد الامين مڪو مڪرم مرڪز آ اهو اها مهبط وحي جي آ جاء هبوط وحي جي وحي الاهي لهي ٿو ۽ بيت الله شريف اهو روحاني مرڪز آ هوڏي طور سينا هڪڙو مرڪز اڄ اها برڪت ۽ روحاني مرڪزيت نقل ٿي وهذا البلد الامين هن تي آئي آهي. انسان جي روحانيت جي تقويت اڳي طور سينا جبل تي لٿي هئي، هاڻي بيت الله شريف تي مڪي مڪرم. انسان جي هڪڙي جزي روح جي ڳالهه اها ٿي جيڪو وڌ ۾ وڌ اهميت رکي ٿو بدن ۾ باقي انسان کي غذا ٿي کپي هڪڙو آهي انجير، ٻيو آهي زيتون. انجير انسان جي بدن جي تقويت ۽ غذا ڪندو آهي ۽ زيتون ان مان نڪرندو آهي تيل ۽ تيل ڪم ايندو آهي ڏيئي ٻرڻ ۾ الله تعاليٰ ڪئي تعريف لو لم تمسسه نار نور عليٰ نور ان اهڙي قدر جو هڪڙو تيل جو جيڪڏهن باهه ان کي نه لڳي ته به پيو چمڪي پر جي ان کي وري چڻگ لڳي وڃي ته پوء ته نور عليٰ نور زيتون منجهان انسان جي نسمي ڏي اشارو آهي نسمو انسان ۾ هڪڙو روح هوائي آهي جنهن سان اچي اتصال انضمام ٿئي ٿو روح جو. روح بمنزله باهه جي آهي جيڪا نورانيت جسم ۾ اچي ٿي ۽ نسمو جيڪو هن ۾ اندر آهي روح هوائي اهو بمنزله تيل جي آهي جيئن تيل کي باهه لڳي روشن ٿي ڪري جيڪڏهن نسمو ماڻهو جي بدن مان ڪمزور ٿي ويندو آهي روح ان کان ڇڏي ويندو. ان منجهان ٻئي جزء ڏي اشارو آهي، جيڪو لطيف آهي، نسمو. اهو غذا بدن جي منجهه هڪڙو لطيف روح پيدا ٿيندو آهي، انهيء سان مرڪب ٿيندو آهي روح سلطاني. هي ٿيو روح نفساني، اهو ٿيو روح سلطاني. روح نفساني پيدا ٿيندو آهي غذا منجهان. غذا ٿيندي آهي انجير کان. انجير اچي شيء آهي، نفيس شيء آهي. هميشه ان جو ميوو هلندو آهي، خراب نه ٿيندو آهي. جيئن بدن انسان جو پيو هلي هميشه، جيستائين موت طاري ان تي نه ٿئي. اهڙيء طرح سان انسان جي هڪڙي جزي بدن ڏي، زيتون جي انجير جي اکر منجهان، ۽ ٻيو جيڪو لطيف روح آهي، نسمو، زيتون جي تيل منجهان، وهذا البلد الامين منجهان مرڪزي طاقت جو نقل ڪري هيڏي روحانيت آنديسون.

تنهنجي جان جو قسم انهم لفي سڪرتهم يعمهون ته حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جي هتي به هن قسم ۾ عزت ٻڌايل آهي ۽ قسم کان بعد شاهد انهي کي انهي شيء تي بڻايو ويو آهي جيڪو بيهوشي ۽ نشو آهي انهن جو تنهنجي جان جو قسم ڪيڏي عزت واري شيء آهي تنهنجي جان ۽ هنن کي وري گمراهيء ڪيتري قدر تباهه ڪيو آهي تنهنجو تقدس ۽ انهن جو زوال انهن ۾ ڪيڏو فرق آهي جو تنهنجو تقدس قسم جهڙو آهي ۽ انهن جو زوال عمه دل جي انڌائي آهي نبي اڪرم صلي الله وسلم جي تقدس کي شاهد بڻايو ويو آهي انهن جي عمه دل جي انڌائي تي هي الله تبارڪ وتعالي ٻڌايو اهي مستوجب سزا جا آهن مطلب اهي ايترو انساني اقدار ۾ زائل ٿي چڪا آهن جو ڪنهن به صورت ۾ اهي چڙهي ۽ ڪنهن قدر تي پهچن اهو نه ٿيندو فاخذتهم اخذتهم الصيحة مشرقين الله ٿو فرمائي مون کي قسم آ تنهنجي جان عزيز جو صبح جو هنن کي عذاب اچي ورتو ان مان هي اشارو آ ته تنهنجا اهي جيڪي همراهه ٿي جن تو سان هيڏيون اذيتون تڪليفون ڪيون هن، انهن کي به ائين ئي عذاب سخت ڏيندو. ايڏو يقين الله تعاليٰ نبي اڪرم صلّي الله عليه وسلّم تي ڪيو ته سج اڀرڻ سان انهن کي عذاب ايندو. فجعلنا عاليها سافلها پوء اسان ڪيوسي انهن جي مٿين ڀاڱي کي هيٺ زمين اٿلي پئي. وامطرنا عليها حجارة من سجيل مٿان وري پٿرن جو مينهن به وسايو ويو. سجيل اصل ۾ آهي سنگ گل.

اهو به عربي اکر ناهي. اهڙي طرح ٻيا به ڪيترا قرآن پاڪ ۾ اکر. ان جي لاء چئبو ته هي عربي ۾ زبان ۾ هاڻي عربي ٿي ويا هي عربي اکر هيا انهي جي معنيٰ عرب سمجهن پيا اهي اهل لسان جڏهن ان جي معنيٰ نه سمجهن ها پوء چئجي ها ته عربي ناهي غير عربي آ ٻن زبانن جا گڏيل اکر جهڙي زبان ڏي ان کي نسبت ڪريو ته جائز آ هاڻي سنگ گل چئجي ها ته پوء ته خاص فارسي هو. سنگ معنيٰ پٿر، گل معنيٰ مٽي، ساڪرو، گڏيل سجيل. پر سجيل کي عرب سمجهي ٿو، تنهن ڪري اهو عربي آهي. قسطاس کي عرب سمجهي ٿو، تنهن ڪري اهو عربي اٿا. تنور کي عرب سمجهي ٿو، تنهن ڪري اهو عربي اٿا. ان في ذلڪ لآيات للمتوسمين ان ۾ نشانيون آهن ڌيان ڪرڻ وارن جون، جيترو جيڪو غور ڪري متوسم چئبو آهي، اهڙي شخص کي جيڪو ظاهري علامات ۽ قرائن سان ڏسي فراست سان پوشيده ڳالهه کي وڃي پهچي، مخفي ڳالهه کي، ظاهر کي ڏسي مخفي راز تي پهچي، حديث شريف ۾ اچي ٿو، اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور الله، مومن جي سمجهه جو لحاظ ڪجو، الله تعاليٰ جو نور هن جي قلب ۾ هوندو آهي، تڏهن انهي سان هو ڏسندو آهي، هن کي پتو پئجي ويندو آهي. نور الله جي معنيٰ آهي توفيق الله، اها معنيٰ به ڪئي سندس. معنيٰ فراست، مؤمن جي سمجهه جو خيال ڪجو، اهو ڌوڪو نه کائيندو آهي.

سڌو سنئون رستو آهي جنهن تي اهي جي صلاح ڳوٺ هو حضور انور صلي الله عليه وسلم جڏهن غزوه تبوڪ تي ويا ته اها جاء اتان رستو هو لنگهيا اتي فرمايو ته هن جاء کان توهان لنگهو ته روئڻ جو نمونو اختيار ڪريو روئڻ نٿو اچيو ته روئڻ شروع ڪري ڏيو پنهنجي طرفان عذاب جي جاء آهي ڪن ماڻهن اتان پاڻي ڀريو ۽ اٽو ڳوهي وڌو ته هن ته اٽو اڇلي ڇڏيو پاڻي هاريو عذاب جي جڳه کي ڪنهن به شيء کي استعمال نه ڪبو انهيء جاء تي الله جو عذاب اڃا اتي آثار آهن معذب شيء هميشه معذب هوندي آهي رحمت کان نڪتل ڇو ته انهن جا اتي خبيث وجود ۽ اتي ساڪن آهن پوء توڻي خاڪ ٿي وڃن ته به خبث انهي جو اتي رهندو انهن ۾ ۾ خبث بدعملي جي ڪري آيو هو ۽ بدعملي الله تعاليٰ کي اهڙي ناپسند آهي جو اها زمين به اڄ تائين خراب آهي تنهن ڪري اهڙين جاين تي وڃڻ نه گهرجي جتي اهڙا آثار قديمه ڪري پوء ماڻهو ويندا آهن جيئن اسان وٽ هتي موهن جو دڙو آهي يا ٻيو پنجاب ۾ به هڪڙا اهڙا هڙپو وغيره چوندا آهن ته آهن اتي نه وڃڻ گهرجي اتي الله جا آزار نازل ڪري آزار نازل ٿيندو آهي نبيين جي بي فرماني باعث معنيٰ هتي نبي به آيل آهي چار هزار ورهيه اڳي اهو دڙو هن علائقي ۾ ٿيل لاڙڪاڻي ۾ ان جا آثار قديمه جون نشانيون چئن هزارن ساڍن چئن هزارن ورهين جي زماني جون آهن الله جو عذاب آيل آهي پوء انهن جاين تي ڏسڻ ۽ وڃڻ نه گهرجي اهو ڪافرن جي عبرت جو مقام آهي مومن جي يقين جو مقام آهي بس يقين ته جتي ڪٿي ماڻهو کي قلب ڏسي سگهي ٿو نه وڃجي بي برڪت جاين ۾ ظلم جي جاين تي نه وڃڻ گهرجي ان کي ڏسڻ جي ضرورت ڪانهي ان في ذلک لآية للمؤمنين مؤمنن جي لاء ان ۾ نشاني آهي پوء ماڻهو اتو لنگهي وڃي پنهنجي ڪم سان ٻي ڳالهه آهي باقي انهي جي زيارت ڪرڻ لاء نه وڃجي ڇو ته زيارت ڪبي آهي ڪنهن مقصد جي لاء سو مقصد ڪو خاص ته ڪونه ملندو جڏهن ماڻهو کي يقين آهي ته اهو غضب ٿيل شيء آهي بس ايترو ڪافي آهي ٻيو واقعو رب تعالا ٿو ٻڌائي اهڙي بي فرمان قوم جو جن پنهنجي نبي جي گستاخي ڪئي ۽ ڳالهه نه مڃي. ايڪت، جهنگل کي ٿو چئجي، اصحاب الايڪت، جهنگل وارا، شعيب عليه السلام جي وقت جي ڳالهه آهي اها. اتي گهاٽو جهنگل هيو، ٻيلو هيو. رب تعاليٰ ٿو فرمائي ته ان ايڪه وارا جيڪي ماڻهو هئا اهي به ظالم هئا. وڏا مجرم، گنهگار قسم جا ماڻهو. شعيب عليه السلام مدين ۾ رهندو هو، ان جي ڀرسان هڪڙو وڏو بن هيو، جهنگل هيو، ان کي اصحاب الايڪه چوندا هئا. اصحاب مدين هڪڙي قوم، اصحاب الايڪه ٻي قوم، شعيب عليه السلام ٻنهي ڏي مبعوث هيو، انهن ماڻهن
بت پرستيء جو هڪڙو گناهه،

ڏاچي پٿر کان نڪتي انهن جو مطالبو هو. پوء ڪجهه وقت انهي ڏاچيء گذاريو. هنن پوء انهي ڏاچي کي ماري وڌو. گويا انهن جا سارا شر انهي ڏاچي ۾ محفوظ هيا. جيستائين ڏاچي زنده هئي تيستائين انهن جو بچاء هو. بس شر ڦاٽي پيا انهن جا. انهن جي مٿان عذاب اچي ويو. مرڪزي نقطو اهو هيو. دين جي حرمت ۽ حفاظت اهو بچاء آهي. بي ديني ڪرڻ اهو انسان جي مٿان عذاب جو باعث آهي هنن بي ديني ڪئي عذاب هنن جي مٿان الله تعالا جو اچي ويو وآتيناهم آياتنا اسان هنن کي پنهنجون نشانيون ڏنيون سي ينحتون من الجبال بيوتا الله تعالا هنن جي حرفت ۽ فن ٻڌائي ٿو ته ايترا ماڻهو هيا جو وڏي طاقت هئي هنن کي. محنتي هيا. جبلن ۾ هنن پنهنجا گهر جوڙيا. وڏو اطمينان ۽ قرار هوندو هو هنن کي. ڪنهن جي پرواهه نه هئي. فاخذتهم الصيحة هنن کي هڪڙي هڪل ورتو اچي صبح جي وقت. فما اغنيٰ عنهم ما ڪانو يڪسبون پوء نه ڪم آئي انهن کي اها شيء جيڪا هي ڪمائيندا ها. مطلب ته دنيا جي جهان ۾ جيڪي هنن پنهنجو ساز سامان رکيو. الله تعاليٰ پهرين حالت امتن جو حال ٻڌائي فرمائي ٿو ته توهان هاڻي خيال ڪريو جو جيڪڏهن هن وقت غلطي پنهنجي نه ڇڏيندو ته پوء ان جو تدارڪ آهي اهو تدارڪ توهان جو ٿيندو جو اها گهڙي اچي ويندي، ساعت، جنهن ۾ توهان جو صفايو ٿيندو. هڪڙو آهي آخري تدارڪ، ٻيو آهي دنيا ۾ تدارڪ. هنن جا دنيا ۾ تدارڪ ٿي ويا، توهان جو به دنيا ۾ تدارڪ ممڪن آهي، پر ان تدارڪ جي صورت رب تبارڪ وتعاليٰ ڪجهه ٻي ڪري ڇڏي آهي. انهن جا جيڪي مذهب هيا وقتي ها. قومن جي بي فرماني به وقتي هئي. تنهنڪري عذاب آيو قوم تباهه ٿي اڳتي وري ٻيو رسول آيو جيڪي بچا ڪچا انهن منجهه ماڻهو پيدا ٿيا هزار ورهيه ٻه هزار ورهيه گذريا وري ٻي قوم ٻي نبوت ٻي تبليغ وچ ۾ سلسلو فترت جو ٿي ويو پر هن اسان جي دور ۾ خاتم النبيين جي وقت ۾ حضور انور صلي الله عليه وسلم جن جو جيڪو دور آهي اهو دائمي دور آهي انهيء ۾ اها صورت نه رهندي جو ڪو مٿون آسمان کان عذاب اچي ۽ انهن صورتن ۾ جيڪي مٿي گذريل صورتون آهن صيحت اچي وڃي يا پٿرن جو مينهن وسي يا زمين اٿلي پوي يا ماڻهو زمين ۾ اندر غرق ٿي وڃن

پٿرن جي مينهن سان، زمين جي ڳهائڻ سان، پاڻي جي غرق ڪرڻ سان انهن تي عذاب موڪليندو هو پر هاڻي الله تعاليٰ توهان جي هٿن سان انهن تي عذاب ڪندو معنيٰ فرمانبردار ۽ بي فرمان کي جدا ڪندو ختم ڪندو ويندو بي فرمانن کي تنهن ڪري الجهاد ماضٍ فرمايو اليٰ يوم القيامة قيامت جهاد جاري رهندو ۽ مسلمان ايتري تياري رکي جو ترهبون به عدو الله وعدوڪم پنهنجي دشمن کي، الله جي دشمن کي، توهان سست بڻايو، ڪمزور ڪيو، خوفناڪ ڪيو، جيئن توهان کان ڊڄن، سست رهن. ايتري مسلمان پنهنجي قوت ۽ تياري رکي، جي ڪافر کي همت نه رهي. اها تياري اسان تي فرض آهي ۽ تياري جي حد اها رکي وئي آهي. جيڪڏهن اها حد تياري جي نه رهي ته پوء لازمي طرح سان اهو مسلمان عذاب جي زندگي گذاري. هن وقت ۾ اسان جي قوم منجهان اسان جي ملڪ منجهان جهاد تقريبن نڪري ويو آهي تنهن ڪري ايڏي خراب زندگي مسلمان گذاري ۽ ان ۾ رهي هلي سگهي ٿو هيترو فحش هيتري عياشي هيتري بيحيائي هر هڪ نبي جي دور ۾ جيڪو ظلم ٿيو بي فرماني ٿي ۽ دين جي جا حقارت ٿي ان کان وڌيڪ هن وقت اسان جي دور ۾ هر هڪ شعبي ۾ آهي نبين وٽ هڪڙي هڪڙي بي فرماني هي عذاب آيو شعيب عليه السلام وٽ ٻه ٽي بي فرمانيون هيون باقي نه ته ٻين وٽ هڪڙي هڪڙي بي فرماني اسان وٽ اهي سڀئي گڏجي ويون آهن تنهن ڪري اي مسلمان انهي ۾ غيور مسلمان انهيء اهڙي گندي ماحول ۾ گذاري ٿو ۽ اهو گذارڻ هن جو تمام خراب گذارو فرمايو ته ولڪن جهاد ونية يا جهاد هجي يا جهاد جي نيت هجي جهاد آهي جاري ٿي وڃڻ جي نفير سڄي ملڪ ۾ اهو جيڪڏهن ٿئي ته هر هڪ ماڻهو جي مٿان فرض آهي

پوء ان جو عشر عشير هجي تڏهن به مناسبت آهي پنهنجي طاقت آهر هر هڪ شخص وما خلقنا السماوات والارض اسان آسمان ۽ زمين کي پيدا ڪيو آهي ٻي ڪا صورت ڪانهي حق سان پيدا ڪيو آهي آسمان زمين حق سان پيدا ٿيل آهن ان الساعة لآتية اها گهڙي اچڻ واري آهي جيڪا اچي فيصلو ڪندي فاصفح الصفح الجميل ان گهڙيء جي انتظار تائين تهان درگذر ڪريو سهڻي نموني

دور ٿي ويندو، عياشي ۾ ماڻهو اچي ويندا ۽ انهي سڪرت ۽ بيهوشي دنيا جي ۾ انڌا ٿي ويندا، دل هنن جي انڌي ٿي ويندي. دل ماڻهو جي روشن هوندي الله جي نالي سان الله نور السماوات والارض آهي پوء جنهن قلب ۾ الله جو اسم هوندو اتي روشني لازمي آهي جڏهن الله تعاليٰ ساري ڪائنات جو نور آهي قلب ۾ اسم اچي لازمي نور آ ۽ ۽ عمه انهي جي مقابلي ۾ آ. عمه چئبو آ دل جي انڌائي کي. لازمي اهو غافل هوندو. غافل دل تي پوء رب تبارڪ وتعاليٰ جي اهڙي رحمت ائين ڪيئن ايندي؟ اهڙا جذبات ان تي ڪيئن اڀرندا؟ الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته دلين پنهنجن کي تيار ڪريو درگذر ڪريو ۽ تهان پنهنجي ڪم کي مضبوط رکو

وظيفو، مثاني معنيٰ وظيفو، دهرايل، ۽ ٻيو قرآن عظيم وڏي درجي وارو ڪتاب، اهو به توکي اسان بخشيو ٿي. اهو سڀ صبر جي صلي ۾ آهي. ايڏي وڏي دولت توهان کي ملي وئي. ڪافرن جي ضد ۾ هاڻي خفي ٿيڻ ڪونهي. فاتحه جون جيڪي ست آيتون آهن هر نماز ۾ هر رڪعت ۾ دهرايون وڃن ٿيون تنهن ڪري مثاني ٿي پئي نماز هڪ رڪعت ڪانه هوندي آهي تنهن ڪري مثاني اها نماز ۾ ٿي وئي گهٽ ۾ گهٽ ٻه رڪعتون دهرايل جنهن کي بطور وظيفي به بارها پڙهيو وڃي ٿو حديث شريف ۾ آهي، الله تعاليٰ تورات ۾، انجيل ۾، زبور ۾، قرآن ۾ اهڙي ٻي ڪا سورت نازل نه ڪئي آهي. حديث شريف ۾ اچي ٿو، نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم سورة فاتحه جي لاء فرمايو اها سبع مثاني آهي، اهو قرآن عظيم آهي جيڪي رب تعاليٰ مون کي عطا ڪيو. اها ننڍي سورت قرآن عظيم آهي. وڏو قرآن آهي. درجي جي اعتبار سان جيئن مڪي مڪرم کي ام قريٰ ڳوٺن جو مرڪز ٿو چئجي تيئن سورت کي ام القرآن ٿو چئجي ۽ ٻيو قرآن پاڪ ۾ جيڪي مضمون آهن سورت جي اندر اهي مضمون اچي ٿا وڃن جن جو بيان اسان مٿي ڪري چڪا آهيون گويا هي متن آهي پوري قرآن جو قرآن ڪريم جا تمام علوم ۽ تمام مطالب انهن جو اجمالي نقشو هن سورت ۾ موجود آهي ۽ مثاني جو لفظ قرآن پاڪ تي به اطلاق ٿيل آهي معنيٰ مثانيء منجهان معنيٰ قرآن منجهان اسان ست آيتون هي ڏنيون پوء ٿيندو القرآن قرآن عظيم يعني قرآن عظيم ٿورو سمجهجو مثاني معنيٰ خود قرآن اهو اطلاق اچي ٿو

قرآن جو تفسير قرآن سان ته الحمد شريف فاتحه سورت قرآن منجهان آهي ڪي فرقا چوندا آهن ته فاتحه سورت قرآن مان ناهي الله تعاليٰ قرآن ۾ فرمايو آهي فاقرءوا ما تيسر من القرآن قرآن مان جيڪي وڻيو ٿو پڙهو فاتحه جي ڳالهه ڪانهي فاتحه جي لاء جدا حڪم آهي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الڪتاب تنهن ڪري فاتحه ضرور پڙهبي باقي قرآن باقي ان منجهه جيڪي وڻيو سو پڙهو اها معنيٰ هاڻي ساري غلط ٿي وئي اها تاويل غلط آهي ڇو ته سبع ٿيو ست آيتون الحمد جون ۽ اهي ڇا کان آهن من المثاني کان آهن من المثاني معني قرآن پاڪ مثاني جي معني سمجه ۾ نٿي اچي ته ڇا آهي والقرآن العظيم جو تفسير آهي يعني قرآن جي انسان جي قلب جي لاء اصلاح الله جي قرآن سان آهي ٻيو علاج لا تمدن عينيڪ اليٰ ما متعنا به ازواجا مشرڪن کي يهودين کي نصارن کي الله رسول جي دشمنن کي دنيا جي ۽ دولت جي بهتات چند روز لاء زندگي جو سامان مليل آهي

ڏاڪڻ چانديء جي، ڇت چانديء جي، کٽون چانديء سون جون ٿي پون، اهو به امڪان هيو ڪري سگهجي ها، هيئن به ڪري سگهجي ها، هيئن به ڪري سگهجي ها، پر الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته انسان ذات قوم هڪڙي آهي، انهن جي لاء هدايت جو پيغام ساڳو آهي، تنهنڪري ڪفر جي ايڏي تائيد ڪري مان شديد امتحان ۾ انسان ذات کي نه وجهيس ۽ وري اسلام جي

تنهن ڪري تبليغ جي معاملي ۾ اسان قرآن پاڪ کي موڪليوسي تبليغ جي معاملي ۾ اهو طريقو جيڪو ٻڌايوسي اهو اختيار نه ڪيو ويو قرآن پاڪ موڪليوسي ماڻهن کي اختيار آهن قرآن مڃيندا ڀلائي ٿيندي نه مڃيندا انهن تي ڪفر لازمي ايندو نتيجو پوء دنيا ۾ نڪري آخرت ۾ نڪري الله جي مرضي پوء ڪن جو عذاب دنيا ۾ شروع ٿيندو آهي جيئن ڪن جو ثواب دنيا ۾ شروع ٿيندو آهي تڪليفون هونديون آهن ڪن کي ڪن کي آرام دنيا ۾ ٿيندو آهي اهي ڳالهيون رب تبارڪ وتعاليٰ پنهنجي حڪمت ۽ پنهنجي ان مخلوق جي مصلحت تي موقوف ڪيون ان جي لاء غور ڪرڻ سان ڪجهه تاويلات توجيهات ٿين ٿا مگر حقيقي علم عند الله آهي تنهن ڪري الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته توهان جي غريب جماعت مساڪين جيڪي قرآن پاڪ سان مصروف آهن انهن کي اها آسودگي پنهنجي آهي ۽ ان تي شڪر ڪن حديث پاڪ ۾ اچي ٿو فرمائن ٿا من لم يتغن بالقرآن فليس منا قرآن عظيم جنهن کي ملي وڃي ته پوء عظمت آئي هاڻي جيڪو پاڻ کي ان قرآن سان غني نه ٿو سمجهي اهو اسان جو ناهي من لم يتغن بالقرآن فليس منا وري ٻي هنڌ فرمائن ٿا من شغله القرآن عن ذڪري و مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين جنهن کي قرآن مصروف ٿو رکي عن ذڪري منهنجي ٻئي ذڪر کان و مسالتي ۽ دعان گهرڻ کان قرآن هن کي مصروف ڪري ڇڏيو آهي قرآن پڙهي ٿو قرآن ۾ غور ڪري ٿو قرآن سيکاري ٿو ۽ قرآن جي تبليغ ڪري ٿو اهڙو ان ۾ مصروف ٿي ويو آهي جو مون کان زياده دعائون به نٿو گهري سگهي وڌيڪ ذڪر به نٿو ڪري سگهي رڳو قرآن ٿو پڙهي ۽ سمجهي سکا سيکاري سکي اعطي ان کي مان عطا ڪندس افضل زياده بهتر ما اعطي السائلين جيڪو ٻين سوال ڪندڙن کي سائلن کي جيڪي مون کان دعائون گهرندا آهن هن کي انهن کان بهتر بنا گهرڻ جي ڏيندس ڇو ته فرق هي آهي ته سائل ماڻهو پنهنجي علم جي مطابق سوال ڪندو هن کي خبر ناهي ته منهنجي لاء ڪهڙي شي صالح آهي

ڪافر بي عزت آ، ذليل آ، خزي ۽ رسوائي دنيا آخرت جي ان جي مٿان ٿڦيل آ. الله تعاليٰ فرمائي ضربت عليهم الذلة والمسڪنة هاڻي ان کي عزت واري شيء جيڪڏهن ملي ته پوء موضوع ڦري ويو نه پوء جڏهن عزت واري شيء نه آهي ته پوء ان جي نگاهه ڪرڻ بي عزت شيء ڏي اهو ائين آهي جيئن ڇوڻي ڇيڻي ڇوٽي ڏي ماڻهو نگاهه ڪري ڪاڪوس ڪرپٽي پئي هجي پوء ماڻهو ويٺو ان کي ڏسي ڪهڙي راحت پهچندس دولت ۽ دنيا جي سامان به ڏسڻ انهيء حيثيت کان مٿي ناهي. ولا تحزن عليهم ڀلا اهي ماڻهو ان ۾ مصروف ٿي ويا منهمڪ ٿي ويا غرق ٿي ويا ان ۾ هاڻي ڇا ٿئي ولا تحزن عليهم ان اغنيا ڪفار تي ايمان نٿا آڻن ان کي قوت اسلام جي نٿي ٿئي ڀلا ڏک ڪجي الله فرمائي ٿو ڏک به نه ڪجي حزن نه ڪر واخفض جناحڪ ان جي بدلي ۾ ٻيو ڪم ڪر پنهنجا ٻاجه جا پر جهڪاء بازو جهڪاء للمؤمنين مؤمنن تي پنهنجي جماعت وارن تي تون پنهنجا پر جهڪاء اهي غريب مسڪين اهي اپاهج جن کي لٽو ڪپڙو ڪونهي پورو حضور انور صلي الله فرمايو ستر لک ماڻهو ٻي روايت ۾ آهي ستر هزار ماڻهو ٻي ۾ آهي ستر لک ماڻهو بنا حساب جي جنت ۾ ويندا

دعا گهر ته مان کي به خدا انهن مون ڪري فرمايو جعلڪ الله ٿي ويو وري ٻيو اٿيو هڪڙو صحابي ان چيو سائين ادع لي ان يجعلني الله منهم منهنجي لاء دعا گهر فرمايو سبقڪ عڪاشه عڪاشه اڳي ٿي ويو معنيٰ دعا جي جاء هڪڙي هئي جو دعا سان ڪو وڃي باقي محنت جي لاء ته ميدان آ عليٰ ربهم يتوڪلون لا يستر لا يڪتوون ولا يسترقون ولا يشرڪون بالله

جن قرآن کي تقسيم ڪيو هنن چيو ته قرآن پاڪ لٿو ته آهي پاڻ ۾ چوڻ لڳا قرآن پاڪ لٿو ته آهي پر ڪجهه اسانجي تورات سان موافق يهودين چيو انجيل سان موافق عيسائين چيو ڪجهه مڙئي مخالفت تنهن ڪري باطل آهي آهي الاهي ڪتاب پر اسان وٽ جيڪو معيار ٿيل آهي ان جي ڪجهه برخلاف آهي تنهن ڪري قرآن کي ڪيو ٻه حصا هڪڙو قابل عمل قابل تسليم، ٻيو غير قابل عمل غير قابل تسليم. الله فرمائي ٿو ته انهن مقتسمين تي جيڪي تقسيم ٿا ڪن انهن تي اڳي اسان نازل ڪيو هو هاڻي هي قرآن شريف ورهائن ٿا الذين جعلوا القرآن عضين جو قرآن کي ڪيو اٿن ٽڪرا ٽڪرا اهي ماڻهو آهن جن قرآن کي حصا بڻايو آهي ٽڪرا ٽڪرا ڪيو آهي

تنهن ڪري انهن تي غم ڪرڻ جي ضرورت ڪانهي ڪا. هنن قرآن پاڪ جي لاء جيڪي لفظ ڳالهايا آهن سي سٺا لفظ نه ڳالهايا آهن. هڪڙي معنيٰ ته ان جي آهي. ٻي معنيٰ هن جي آهي ته هڪڙا ماڻهو اهڙا آهن جيڪي قرآن پاڪ منجهه مسئلن کي هڪڙن کي حلال ٿا چون ٻين کي حرام ٿا چون ۽ پنهنجي راء تي تحريف ٿا ڪن جيڪي مسئلا هنن جي راء جي خلاف آهن اهو به قيامت تائين هلندو قرآن پاڪ جي ڪن آيتن جي معنيٰ اهڙي ٿا ڪن جيڪا انهن جي فائدي ۾ آهي ته اهو ئي ڪري ٿا سگهن جيڪا وري نٿا سمجهن ته ان موڙي قرآن پاڪ جي آيات کي اهي قرآن پاڪ کي اهي به ٻوٽيون ٻوٽيون ٿا ڪن چون ٿا ته قرآن پاڪ ۾ جيڪي جهاد جون آيتون مسئلو جهاد جون جيڪي قرآن ۾ آيتون آهن جيئن قرآن پاڪ جي ٻين آيتن کي اڳين تفسير وارن پنهنجي وقت ضرورت تي تاويلات ڪيا تيئن جهاد جي آيتن کي به اڄوڪي دور ۾ مسلمانن جو معاشرو خراب ٿي ويو آهي تنهن ڪري انهن کي جهد جي مٿان تاويل ڪجي ۽ جيڪي جنگ جون آيتون آهن ان جنگ جي آيتن کي تبليغ جي مٿان انهن کي محمول ڪجي هي دور تبليغ جو آهي ماڻهن جي حالت

تصديع، اهي اکر آهن صاد، دال ۽ عين جا مادي ۾. انهي ۾ هوندو آهي ڪنهن شيء کي چيري ڦاڙي ٻه ٽڪرا ڪري ٻڌائڻ. صداع چئبو آهي شقيقي کي، اهڙو مٿي جو سور جيڪو ڦاڙي مٿي کي ٻه اڌ ڪري. معنيٰ قرآن پاڪ توهان اهڙو ٻڌايو، اهڙو کولي ٻڌايو جو جيئن ڪنهن جو ڀل دماغ ڦاٽي ته وڃي ڦاٽي. بس پوء مشرڪ ڪندا مقابلو ڏيندا تڪليف.

لاء اسان انهن مسخري ڪرڻ وارن سان پڄڻ وارا آهيون يعني اها معنيٰ ٿي اسان پڄنداسين توهان ڪم ڪيو الذين يجعلون مع الله الها آخر جيڪي الله سان گڏ ٻيا الاهه ٿا ڪن الاهه جي معنيٰ جيڪا اها ڪئي ويندي آهي عام اها ته صحيح آهي بت کي پٿر کي سج کي چنڊ کي پوڄڻ اهو اهڙي طرح ٻي الاهه جي معنيٰ آهي

رهبان، راهب جي جمع راهب چئبو آهي بزرگ صوفي درويش جيڪو ڪنڊڙي ۾ ويهي رهي دنيا جي ميل جول کان پري اهي عيسائين ۾ هوندا هئا ۽ حبر هوندا هئا يهودين ۾ الله تعاليٰ قرآن ۾ فرمايو آهي ته يهودي نصارا پنهنجي عالمن ۽ راهبن کي رب ڪري ورتو اٿن الله کي ڇڏي من دون الله الله کي ڇڏي ڪري حضرت عدي پٽ حاتم جو آيو ان عدي پٽ حاتم جي ان حديث شريف کي موضوع سمجهو اڳتي جي مضمون جو چيئي ته سائين مان انهن سان جو مسلمان ٿيو عدي پٽ حاتم طائي جو ماڻهو هو حاتم طائي جو پٽ هو سفانه هن جي ڀيڻ هئي

پوء الله تعالي فرمائي آهي ته دل جي سوڙائي لهندي تسبيح سان تحميد سان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله اهو تهان پڙهندو دل ۾ نه جيڪڏهن ٻي ماڻهو جي بي واجبي غلط مسئلو ٻڌندو ۽ انهن جو زور ڏسندو تهان اهو پڙهندو ته دل کلي پوندو ۽ اهو تهان تجربو ڪري ڏسو تهانجي حق جي فتوا ڪو نه مڃي ۽ دل ۾ تنگي پيدا ٿئي اهو اکر چئو

اسان ڄاڻون ٿا ته تنهنجي دل سوڙهي ٿئي ٿي انهيء ۾ بما يقولون فسبح بحمد ربڪ تون پنهنجي رب جي تعريف ڪر وڪن من الساجدين ۽ تون سجدو ڪندڙ ٿي رب تعاليٰ جي آڏو جهڪي پئو ته الله تعاليٰ تو منهنجي ان مصيبت کي جيڪا انهن جي غلط فتوا تي طبيعت ۾ غيرت مون کي هتي سوڙهو ڪيو هو ۽ منهنجي ساهه کي تنگ ڪيو تنهنجي ان تسبيح ۽ تهليل سان اها منهنجي تڪليف لٿي، ان جي لاء شڪر واجب آهي، هاڻي سجدو ڪر مون کي ته آساني ٿي پوندي ۽ تڪليف لهي ويندي. قلب منشرح ٿي ويندو، قلب اطمينان ٿي ويندو، فڪر غم جيڪو هوندو سو دور ٿي ويندو. حضور انور صلي الله جي عادت هوندي هئي جڏهن ڪا فڪر جي ڳالهه اچي ويندي هئي ته هڪدم پاڻ نماز ۾ جهڪي پوندا هئا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العظيم

حتٰي اتانا اليقين جيسين موت آئي مدثر ۾ ٿو اچي اهو حديث شريف ۾ آهي ميت جي نسبت اچي ٿو فرمائن ٿا اما هو فقد جاءه اليقين نبي سائين فرمائن ٿا ته هن کي يقين آيو آهي و اني لارجو له الخير مان ان جي لاء خير ٿو چاهيان حضرت عثمان بن مظعون جي روايت آهي اتي اهي اکر اچن ٿا جمهور سلف هن آيت جي

سورة نحل آهي، مڪي مڪرمي ۾ نازل ٿي. اتيٰ امر الله فلا تستعجلوه ماضي جو صيغو آهي الله جو حڪم اچي پهتو تڪڙ نه ڪريو مطلب هي آهي ته توهان کي جنهن شي کان ڊيڄاريو ويو هو هڪڙي گهڙي قائم ٿيندي اها انسان جي زندگي جي حساب جي گهڙي هوندي آهي. دنيا جي جهان ۾ انقلاب جي گهڙي انسان جي حساب جي گهڙي آهي. آخرت ۾ قيامت يا نزول عذاب جو پوء توهان تڪڙ نه ڪريو ان جي وقوع ۾ ڇاڪاڻ ته اها ڄڻ واقع آهي جيڪا اچي رهي آهي سا ڄڻ واقع آهي جيئن ٻئي هنڌ اچي ٿو ان عذاب ربڪ لواقع ليس له من دافع حڪم الله جو ثابت آهي مستقبل واري شيء حال ۾ اچي ويندي اها شيء پري ڪانهي

الله تعاليٰ جي حڪم ۾ ڪير غلطي ڪڍندو؟ هر عيب کان پاڪ آهي. توهان جيڪي وچ ۾ شريڪ بڻايا، ته اهي اسان جي مدد ڪندا، ان کان به هو بلند آهي، گهڻو مٿي آهي. سبحانه وتعالٰي عما يشرڪون الله پاڪ آهي جيڪي توهان رب سان شريڪ ٿا ڪريو، اها توهان جي غلطي آهي. مطلب هي ته رب تبارڪ وتعاليٰ منزه آهي. هر عيب کان مبرا آهي، ان جو شان تمام بلند آ، ان کي شريڪ سندس حڪومت ۾ ڪونهي، جو ٻيو ڪو عبادت جي لائق هجي، نه آسمان ۾ نه زمين ۾، تنهنڪري توهان انهي ڳالهه تي يقين ڪريو ته توهان جي حساب جي گهڙي اچي وئي آهي، رب تبارڪ وتعاليٰ عيبن کان پاڪ آ، توهان جيڪي عيب سمجهو ٿا اهو توهان جي غلط فهمي آهي.

نبيء کي پهچائيندا ۽ هي حڪم به اچي چڪو آهي پيغمبر عليه السلام جي جماعت غالب ٿيندي حق جا مخالف مغلوب ٿيندا اهو فيصلو پهتو آهي جنهن ۾ دنيا ۾ جيڪي به مسلمان آهن مجاهد مجاهد آهن اهي مخالف انهن جي هٿون شڪست کائيندا آخرت ۾ براهه راست الله جي آڏو شرڪ ۽ ڪفر جي باري ۾ سزا جا مستوجب ٿيندا. هيء آهي سائين دنيا جي گهڙي، انقلاب جي گهڙي، جنهن ۾ قومن جو نزول ٿيندو. قومون اهي ڪري پونديون جن الله جي رسول سان هٿ هٿ ۾ نه ملايو. اهو آهي اتيٰ امر الله فلا تستعجلوه. احد جي لڙائي، بدر جي لڙائي ٿي. الله جو عذاب اچي ويو. هو ٽرڻ وارو ڪونه هو. ٻي آهي سزا آخرت جي. سو آخرت به پري ڪانهي. قيامت جي گهڙائي گهڙي به پري ناهي. جنهن شيء جو اچڻ يقيني هجي، سمجهڻ گهرجي ته آئي آهي. ان ۾ جلدي مچائڻ جي ڪهڙي ضرورت؟ ڪفار پنهنجي راهه تعنت کان ۽ تڪذيب کان استهزاء ڪندا ها. ۽ چوندا ها ته اهي رڳو ڳالهيون آهن اجايون، حقيقت کان خالي، سو انهن کي تنبيهه ڪيو، سمجهايو ته اهو حتمي ۽ يقيني موقعو اچڻ وارو آهي، جنهن ۾ توهان جي حق ۾ اهو ڪونه مفيد ٿيندو، مومنن جي حق ۾ اهو مفيد آهي. انهيء وچ ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو توبه ڪري وجهي ۽ ڪا سمجهه اچي وڃي اها وڏي ڀلائي آهي ان جي لاء يستعجلونک بالعذاب لولا اجل مسمّي لجاءهم العذاب الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته عذاب به اچڻ وارو آهي تڪڙ مچائي اٿن شور ڪيو اٿن يا سڪ انهن جي لهندي لهي پوندي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها جيڪي مومن نه آهن ان تي پت نٿا ڪن اهي تڪڙ ٿا ڪن الذين آمنوا ويچارا مومن مشفقون منها ڊڄن ٿا الله رحم ڪجان عذاب ايندو اسان کي محفوظ رکجان

جيڪي مجرم آهن سي بي خوف آهن. جرم انسان کي تڏهن جرات وارو بڻائيندو آهي جڏهن ان جو ان جي دل منجهان عقل هلي ويندو آهي جرم کان گهڙي اڳ ۾ عقل ضايع ٿي ويندو آهي پوء ماڻهو مجرم

زندگي جي حيثيت پيو رکي. اهڙي طرح انسان جو معاشرو بمنزل بدن جي آ، دين انهن ۾ بمنزل روح جي آ. مئل دليون جهل واريون اهي جيئريون ٿين ٿيون نور هدايت سان نازل ٿو ڪري الله تعاليٰ ملائڪن کي روح سان معنيٰ الاهي حڪم ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جي هدايت اها روح آهي جيڪا الله جي حڪم سان آئي عليٰ من يشاء من عباده پنهنجي ٻانهن مان جنهن تي گهري رب تبارڪ وتعاليٰ نازل ڪري پوء اختيار نبوت جو ان جي وس آ جنهن تي اختيار ڪري ۽ جنهن کي چونڊي پنهنجو نبي بڻائي انهي ۾ ڪنهن جي نه ريس آ نه درخواست آهي نه اعتراض ڪرڻ کپي پوء اهي ڇا ٻڌائيندا ان انذروا انه لا اله الا اهي هتي چوندا ته خبردار ڪريو ماڻهن کي